خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ پروگراممىلىرىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن
amerika rossiyanىڭ ukraina urushiga yordam bermoqda deb qaralayotgan xitoy sherkatlariga qarata embargo yurgizishni o'ylashmoqda ekan ئەگەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ خىتاي شىركەتلىرىگە قارىتا جازا ئېلىپ بارسا بۇ ئامېرىكىنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى پارتلىغان ئىككى يىلدىن بېرى تۇنجى قېتىم خىتاينى بۇ ئۇرۇشتا بىۋاسىتە جاۋابكارلىققا تارتىشى بولۇپ قالىدۇ ئامېرىكا سى ئېن بى سى تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قارشى ئۇرۇشىغا ياردەم قىلغان خىتاي شىركەتلىرىنى جازالاشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى گېرالد كونوللى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭمۇ ئۆتكەن ھەپتە بۇ خىل پىلاننى ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزالىرىنىڭمۇ بۇ خىل پىلاننى ئويلاشقانلىقىنى ئېيتقان گېرمانىيەدىكى ميۇنخېن خەۋپسىزلىك يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان گېرالد كونوللى ئون سەككىزىنچى فېۋرال سى ئېن بى سىغا قىلغان سۆزىدە خىتاي شۇنى بىلىشى كېرەك ئوخشاش ئېمبارگو خىتايغىمۇ يۈرگۈزۈلىدۇ بۇ جازا روسىيەگە ھەقىقىي ئۈنۈمىنى كۆرسىتىشكە باشلىدى

بۇ ماشىنىسازلىق ئەسۋابلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن ئىمپورت قىلىنىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر ۋاقىتتا ئېيتقان ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگوسى ئىقتىسادىي تۇرغۇنلۇق ۋە يەر مۈلۈك كىرىزىسىدىكى خىتاي ئىقتىسادىغا قاتتىق زەربە بولىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا سى ئېن بى سىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە گېرالد كونوللى ئېمبارگو سودىدا خىتايغا تايىنىدىغان ئامېرىكىغا زىيان سالسىمۇ لېكىن بۇنىڭ جازانى توساپ قالالمايدىغانلىقى ۋە جازانىڭ ناھايىتى تېز ئارىدا يولغا قويۇلۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن گېرالد كونوللىنىڭ ئېيتىشىچە ئەگەر خىتايغا ئېمبارگو يۈرگۈزۈلسە ئۇنىڭ ئىقتىسادى ئاجىز ئەھۋالدىكى خىتايغا بولغان زەربىسى قاتتىق بولىدىكەن شۇڭا خىتاي روسىيەنىڭ زوراۋانلىقى ۋە پەسكەشلىكىنى قوللاشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئەتراپلىق ئويلىشىشى كېرەككەن خىتاي ھۆكۈمىتى كورونا ۋىرۇس يۇقۇمىدىن كېيىن ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە قىينىلىۋاتقان بىر پەيتتە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايغا بىۋاسىتە سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قالغان مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاي تاشقى پېرېۋوت ئىدارىسى ئون سەككىزىنچى فېۋرال ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا خىتايغا ئۆتكەن يىلى بىۋاسىتە سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغىنىڭ ئالدىنقى يىلقىدىن سەكسەن ئىككى پىرسەنت ئازايغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە بۇ خىتايغا بىۋاسىتە سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشۈپ قېلىشى ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا خىتاي تاشقى پېرېۋوت ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايغا بىۋاسىتە سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغىنىڭ ئوتتۇز ئۈچ مىليارد دوللار ئەتراپىدا بولغانلىقى بىلدۈرۈلگەن ھالبۇكى مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي تاشقى پېرېۋوت ئىدارىسىنىڭ ئۆلچىمى چەت ئەل مەبلىغىنىڭ ئېقىشىغا مۇناسىۋەتلىك تېخىمۇ كەڭ پائالىيەت دائىرىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقتىن باشقا بىۋاسىتە مەبلەغ سېلىش كۆرسەتكۈچلىرىگە قارىغاندا تېخىمۇ تۇراقسىز ئىكەن خىتايغا سېلىنغان بىۋاسىتە چەت ئەل مەبلىغىنىڭ تارىختىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشۈپ قېلىشى بېيجىڭ ئۆي مۈلۈك كىرىزىسى ئىچكى ئىستېمالنىڭ ئاجىزلىشىشى مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ ئىشەنچىسىنى يوقىتىشى قاتارلىق مەسىلىلەرگە چارە ئىزدەپ ئىقتىسادنىڭ تۇرغۇن ھالىتىنى قايتا جانلاندۇرۇشتا قىينىلىۋاتقان بىر پەيتتە ئوتتۇرىغا چىققان خىتاي تاشقى پېرېۋوت ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ تۆتىنچى پەسلىدە خىتايغا سېلىنغان بىۋاسىتە چەت ئەل مەبلىغىنىڭ كۆپىيىش ئالامىتى كۆرۈلگەنلىكى ئون يەتتە مىليارد تۆت يۈز مىليون دوللار مەبلەغنىڭ بۇ مەزگىلدە سېلىنغانلىقى قەيت قىلىنماقتا گېرمانىيە ئىقتىساد ئىنستىتۇتىنىڭ دوكلاتىدا تەكىتلىنىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايغا بىۋاسىتە مەبلەغ سالغۇچىلار ئىچىدە گېرمانىيە شىركەتلىرى ئالدىنقى ئورۇننى ئىگىلىگەن ئۆتكەن ھەپتە گېرمانىيىنىڭ خىمىيە سانائەت شىركىتى بې ئەي ئەس ئەف كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بېسىمىدا ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ۋولكس ۋەگن شىركىتىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سودا پائالىيىتىنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى

خىتاينىڭ دۆلەتلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمە بىر مىليون بىر يۈز توقسەن مىڭ توننىدىن ئارتۇق ئاشلىق ئىشلەپچىقارغانلىقى ئۇنىڭ ئالدىنقى يىلقىدىن ئون ئالتە پۈتۈن ئوندا توققۇز پىرسەنت ئارتۇق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىپ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشتا خىتاي بويىچە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن خىتاينىڭ ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنى كېڭەيتىپ ئۇيغۇر رايونىنى ئۆزىنىڭ ستراتېگىيىلىك ئاشلىق بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماپ ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇپ تېرىلغۇ يەرلىرىنى خىتاي دېھقانچىلىق فېرمىلىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ بۇ يىللىق يېزا ئىگىلىك خىزمىتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى خىتاينىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە تېخىمۇ كۆپ تۆھپە قوشۇش ئىكەن ئىستانبۇلنى مەركەز قىلغان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىغا دائىر ئۇچۇرلارنى توپلىغانلىقى ۋە ئۇنى خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا يەتكۈزگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئالتە نەپەر گۇماندار تۈركىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئىنگلىز تىلىدا چىقىدىغان نازارەتچى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە تۈركىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرىنىڭ يىگىرمىنچى فېۋرال كۈنى بىرلا ۋاقىتتا ئېلىپ بارغان تۇتقۇن ئوپېراتسىيىسىدە تۈركىيىدىكى غوللۇق ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە تەشكىلاتلىرىغا دائىر ئۇچۇرلارنى توپلىغان ئالتە نەپەر گۇماندارنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى بىلدۈرۈلگەن كۆزەتكۈچىلەر تۈركىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرىنىڭ خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا ئىشلەيدىغان جاسۇسلۇق گۇماندارلىرىنى ئاشكارا تۇتقۇن قىلىشى ئاز كۆرۈلىدىغان ئەھۋال دەپ قارىماقتا

خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىغا قارىتا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىنى كۈچەيتىپ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن جىددىي بىخەتەرلىك تەھدىتى پەيدا قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا تۈركىيەدىكى يىگىرمە تۆت تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ خەۋەردە بىلدۈرۈشىچە بۇ قېتىمقى خىتاي جاسۇسلۇق گۇماندارلىرىنى تۇتقۇن قىلىش ھەرىكىتى ئىستانبۇل جۇمھۇرىيەت باش تەپتىشىنىڭ تېررورلۇق ۋە تەشكىللىك جىنايەتلەرنى سۈرۈشتۈرۈش باشقارمىسى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان خەۋەردە تۇتقۇننىڭ تۈركىيە مىللىي ئىستىخبارات تەشكىلاتى تەمىنلىگەن ئۇچۇرلارغا ئاساسەن ئېلىپ بېرىلغانلىقى بۇ ئۇچۇرلاردا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئىستىخبارات دائىرىلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان جامائەت ئەربابلىرى جەمئىيەتلەر ۋە قۇرۇلۇشلار ھەققىدە ئۇچۇر توپلىغان يەتتە گۇماندارنىڭ بايقالغانلىقى ۋە بۇ كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلىش بۇيرۇقى بېرىلگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن ھالبۇكى بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە تۇتقۇن قىلىنغان ئالتە گۇماندار ۋە ئىزدىركى قىلىنىۋاتقان يەنە بىر گۇماندارنىڭ ئىسمى ۋە كىملىكى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر بېرىلمىگەن ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرېئان زېنز ئۆتكەن ھەپتە يەنە يېڭى دوكلات ئېلان قىلىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەش كۆلىمىنىڭ ئىلگىرىكى ھەر قانداق ۋاقىتتىن تېخىمۇ كېڭەيگەنلىكى ۋە بۇ سىياسەتنىڭ خىتاي رەھبىرى شى جىن پىڭنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرگەن دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى بەزى جايلاردا توقسەن پىرسەنت يەرلىك دېھقان ئاھالىسىنىڭ يېرى تارتىۋېلىنىپ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى خىتاي كارخانىلىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن شۇنداقلا يەرلىك ئاھالىلەر ئەمگەك كۈچلىرىنى مەجبۇرىي يۆتكەش پروگراممىسى ئارقىلىق مائاشقا تايىنىدىغان ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇلغان ئادرىيان زېنزنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىرىنىڭ باشلىرىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى مەجبۇرىي يۆتكەشنىڭ داۋاملىشىش ئەھۋالىنى باھالاش ناملىق دوكلاتى ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورۇنلىرىدىن جېيمىستاۋن فوندىنىڭ تورىدا ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ سىياسىتى ۋە دۆلەت پىلانىغا ئائىت ھۆججەتلەردىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش سىياسەتلىرىنىڭ ئاز دېگەندە ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلغىچە داۋاملىشىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا ئىكەن دوكلاتتا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاينىڭ نىشانلىق ياردەم بېرىش پروگراممىسىنىڭ كۆلىمى كېڭەيتىلىپ خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئەمگەك كۈچى يۆتكەشنىڭ ئوتتۇز سەككىز پىرسەنت كۆپەيتىلىپ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى نۇقتىغا يەتكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن دوكلاتتا يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىشسىزلىقنى كۆزىتىش ۋە ئالدىن سىگنال بېرىش مېخانىزمىنى كېڭەيتىپ تۆۋەن كىرىملىك ئاھالىلەرنىڭ كىرىمى ۋە خىزمەت ئەھۋالىنى نازارەت قىلىش كۈچەيتىلگەن بۇ دوكلات خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتقانلىقىنى قەتئىي رەت قىلىپ كۈچلۈك دىپلوماتىك ۋە تەشۋىقات ھۇجۇمىغا ئۆتكەن بىر پەيتتە ئېلان قىلىندى دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدا يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە كەسپىي ماھارەت تەربىيىسىنىمۇ كۈچەيتكەن

ئامېرىكىنىڭ ۋېرجىنىيە ۋە ۋاشىنگتون شتاتىدا تۇرۇشلۇق ئۇيغۇرلار ۋە ھەر قايسى دۆلەتلىك مۇسۇلمانلار ئون يەتتىنچى فېۋرال كۈنى ئامېرىكىنىڭ ۋېرجىنىيە شتاتىدىكى ئەڭ چوڭ مۇسۇلمانلارنىڭ تەشكىلاتى ئادامس مەركىزىدە ئۇيۇشتۇرغان رامىزانلىق پائالىيىتىگە قاتناشقان مەزكۇر پائالىيەتكە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى بىلەن ۋېرجىنىيەدىكى ئانا تىل مەكتىپى بولغان مېھرىبان ئانا مەكتىپىمۇ قاتنىشىپ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى نامايان قىلدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شەھرىزادنىڭ بۇ ھەقتىكى سۆھبەت پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ تەشكىلاتى ئادامس مەركىزى ساھىبخانلىق قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق ئادامس يەر شارى بالىلار رامىزان پائالىيىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئون يەتتىنچى فېۋرال شەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلۈپ كۆپ خىل مەدەنىيەتلەر نامايان قىلىندى بۇ پائالىيەتتە ۋىرجىنىيە ۋە ۋاشىنگتون شەھىرى ئەتراپىدىكى جايلاردىن كەلگەن ئۇيغۇر بالىلىرى ۋە باشقا مۇسۇلمانلار ۋە مۇسۇلمان پەرزەنتلىرى جەم بولۇپ رامىزان روھىنى تەبرىكلەپ ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەت مەزمۇنلىرىنى كۆرسەتتى مەزكۇر پائالىيەتلەر كىشىنى مەپتۇن قىلىدىغان قونچاق كۆرگەزمىسى مەدەنىيەت سەنئەت نومۇرلىرى ۋە خەلقئارالىق كۆرگەزمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ بۇلار كۆپچىلىكنى چوڭقۇر ھاياجان ۋە خۇشاللىق ئىچىگە چۆمدۈردى پائالىيەت قاتناشچىلىرى يەنە زامانىۋىلاشقان رامىزان بازىرىدىكى ئۆزگىچە ئۆي بېزەكلىرى كىيىم كېچەك ئىسلامىي كىتابلار ۋە ھەر تۈرلۈك پائالىيەتلەردىنمۇ ھۇزۇر ئالدى ھەر خىل يېمەكلىك ۋە تاتلىق تۈرۈملەر بىلەن تەبرىكلەش پائالىيىتى رامىزاننىڭ باي مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە خۇشاللىقىنى ھەقىقىي ئەكس ئەتتۈردى بۇ پائالىيەتكە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى بىلەن ۋىرجىنىيەدىكى مېھرىبان ئانا ئانا تىل مەكتىپى قاتناشقان بولۇپ ئۇلار بۇ پائالىيەتتە ئىنتايىن مۇھىم رول ئويناپ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرى ۋە داڭلىق تائاملار بىلەن ئۇيغۇر كىملىكىنى نامايان قىلدى ئۇنىڭدىن باشقا بۇ پائالىيەتتە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە مېھرىبان ئانا مەكتىپى يەنە ئۇيغۇر ئېلىدە خىتاينىڭ كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيەسى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ئىسلام دىنىي ئېتىقادىنى يوقاتقان ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم بولغان شۇنداقلا ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىشى ۋە مائارىپ تەربىيىسى ئېلىشى چەكلەنگەن ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ھازىرقى ئېچىنىشلىق ئەھۋالىنى تەسۋىرلەيدىغان تەسىرلىك سۈرەتلەرنى كۆرگەزمە قىلىش ئارقىلىق پائالىيەت قاتناشقۇچىلىرىغا شۇ رېئاللىقنى چۈشەندۈرۈپ بەردى بۇ پائالىيەت قاتناشقۇچىلارغا نىسبەتەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتىقاد ئەركىنلىكى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ بوغۇلۇشقا ئۇچراۋاتقانلىقى ھەققىدىكى تونۇشىنى ئۆستۈرۈش پۇرسىتى يارىتىپ بەرگەن بۇ قېتىملىق ئادامس مەركىزىنىڭ بالىلار رامىزان پائالىيىتىدە مېھرىبان ئانا مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى جانلىق ئۇسسۇل نومۇرلىرى ئارقىلىق تالانتىنى نامايان قىلىپ تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى بۇ پائالىيەتتە گۆدەك ئۇيغۇر بالىلىرى يەنە پاراتقا قاتناشقان بولۇپ ئۇلار گۈزەل ئۇيغۇر كىيىملىرىنى ۋە چىمەن دوپپىلىرىنى كىيىپ قوللىرىدا ھەر تۈرلۈك مۇزىكا ئەسۋابلىرى مەدەنىي مىراس بۇيۇملىرى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ داڭلىق كىتابلىرىنى كۆتۈرۈپ ھەم شەرقىي تۈركىستان كۆك بايرىقىنى لەپىلدىتىپ ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى نامايان قىلدى بۇ پائالىيەت جەريانىدا يەنە ئۇيغۇر تائاملىرىدىن ساڭزا سامسا ۋە باشقىلار ھەقسىز تارقىتىلدى بىز بۇ پائالىيەت مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىمنى زىيارەت قىلدۇق ئەلفىدار خانىم خىتاينىڭ ئېغىر چەكلىمىلىرىگە دۇچ كەلگەن ئۇيغۇر ئېلى ئىچىدىكى ئۇيغۇرلارغا سېلىشتۇرغاندا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ مۇقەددەس ئاينى ئەركىن ئازادە كۈتۈۋالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى سالام ئەلفىدار خانىم زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغىنىڭىزغا كۆپ رەھمەت رامىزان يېقىنلىشىۋاتىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا روزا تۇتۇشنى چەكلىگەن شارائىتتا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بۇ مۇقەددەس ئاينى قانداق تەبرىكلىشى ۋە كۈتۈۋېلىشى لازىم ئەلۋەتتە ئالدى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ پەرز بولغان شۇ ناماز ئوقۇش روزا تۇتۇش زاكات بېرىش دېگەندەك قىلىشقا تېگىشلىك ئىبادەتلىرىمىزنى قولىمىزدىن كېلىشىچە قىلىشىمىز كېرەك دەپ قارايمەن بۇنىڭدىن باشقا مۇھىمى خەلقىمىز ئۈچۈن دۇئا قىلىش، ئەتراپىمىزدىكى مۇسۇلمان مىللەتلەر بىلەن سەمىمىي، دوستانە مۇناسىۋەتلەرنى كۈچەيتىپ، ئۇلارغا ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىز ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى يوق قىلىشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى، مېچىتلىرىمىزنى چېقىپ، ئۆزگەرتىپ، قىسقىچە ئۇيغۇرلىرىمىزنى دىنسىزلاشتۇرۇۋاتقىنىنى توختىماي چۈشەندۈرۈشىمىز، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇشىمىز، ئىفتارلاردا سۆھبەتلەرنى قىلىشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. ئۇ يەنە ئادەمس يەرشارى بالىلار رامىزان پائالىيىتىگە ئوخشاش پائالىيەتلەرنىڭ ئۇيغۇرلارغا رامىزان مەزگىلىدە مەدەنىيەت ۋە دىنىي كىملىكىنى قوغداش ھەم ئىپادىلەش ئۈچۈن سەھنە ھازىرلاپ بېرىش رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى سىزنىڭچە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئادەمس مەركىزىنىڭ رامىزانلىق پائالىيىتىگە قاتنىشىشى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش ۋە دىنىي كىملىكىنى بىلدۈرۈشتە ئوينايدىغان رولى زور دەپ قارامسىز ئادەمس سېنتىر ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق چوڭ بىر مۇسۇلمان جەمئىيىتى، دىنىي بىر ئورگان، بۈگۈنكىدەك ئون بەشكە يېقىن مۇسۇلمان دۆلەتلەردىن كەلگەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ رامىزاننى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن بىر ئارىغا كەلگەن مۇشۇنداق چوڭ بىر پائالىيەتتە ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭمۇ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر بالىلىرىمىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى نامايەندە قىلىشى ۋە ئۇيغۇرلارنى چۈشەندۈرۈشى رامىزان ئېيىدا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ تېخىمۇ كۆپ دۇئا قىلىشىغا تۈرتكە بولىدۇ دەپ ئويلايمەن مىڭدىن ئارتۇق بېلەتلەر سېتىلىپ ھەر مىللەت مۇسۇلمانلىرى قاتناشقان بۇ پائالىيەتكە بىزنىڭكى ئېكسكورسىيە زالىدىكى ئۈستىلىمىزگە كەلگەن ھەر بىر ئائىلىگە بىز بۇرۇنقى ۋە ھازىرقى ۋەزىيىتىمىزنى چۈشەندۈرۈپ ئۇلارنىڭ سوئاللىرىنى جاۋابلاپ پائالىيىتىمىزگە داۋام قىلدۇق بۇنىڭ تەسىرىنى ئاز چاغلىغىلى بولمايدۇ دەپ ئويلايمەن ھەم ئۆزىمىزنىڭ بالىلىرىمۇ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىدىن پەخىرلەندى ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتىقاد ئەركىنلىكى خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى بۇ ئۇلۇغ ئايدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا قايسى جەھەتلەردە ياردەم بېرىشنى ئويلىشىۋاتىسىلەر بىز ھەر زامان ھەر جەھەتتىن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلىرىمىزغا قولىمىزدىن كەلگىنىچە ياردەم قىلىپ كېلىۋاتىمىز. سىياسىي پانالىق ئىشلىرى بولسۇن ياكى ھەقسىز دوختۇرلۇق كىنىشكىسى ئېلىش، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆي تېپىش، قىيىنچىلىقى بارلارغا ياردەم قىلىش دېگەندەك ئىشلارنى قولىمىزدىن كەلگىنىچە قىلىپ كېلىۋاتىمىز. مۇشۇ رامىزان ئېيىدىمۇ بىز چوڭلىرىمىزدىن، لاگېر شاھىتلىرىمىزدىن ئەھۋال سوراش، ئىپتارلارنى، سۆھبەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش، باشقا مۇسۇلمان گۇرۇپپىلىرى بىلەن ياخشى ئالاقە قۇرۇش ۋە ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ مۇشۇ بولۇۋاتقان قىرغىنچىلىقنى تېخىمۇ كۆپ ئادەمگە ئاڭلىتىشىغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىشقا تىرىشىمىز، مۇشۇنداق پىلانلاۋاتىمىز. زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغىنىڭىزغا كۆپ رەھمەت. رەھمەت. بىز يەنە بۇ پائالىيەتتە ئاكتىپ رول ئوينىغان بىر قانچە ئۇيغۇر ياشنى زىيارەت قىلدۇق ئۇلارنىڭ بىرى ۋاشىنگتوندا ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر قىزى ئاسىنا ئىزگىل بولۇپ ئۇ رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن بۇ قېتىملىق رامىزان پائالىيىتىگە قاتنىشىشتىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى ياخشىمسىز ئاسىنا ئۆزىڭىزنى ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا قىسقىچە تونۇشتۇرغاندىن كېيىن بۇ پائالىيەتكە نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىكىڭىز توغرىسىدىمۇ توختىلىپ ئۆتسىڭىز

بىزنىڭ ئاساسلىق كۆرسەتمەكچى بولغان نەرسىمىز ئۇيغۇرلارنىڭ گۈزەل مەدەنىيىتىنى دىنىمىزنى بىزنىڭ ھازىرقى ۋەتەندە بولۇۋاتقان ئېچىنىشلىق ئىشلارنى بىزنىڭ مۇشۇ يەردىكى قېرىنداشلىرىمىزغا بىلدۈرمەكچى سىزنىڭچە بۇ يەردە سىزنى ئەڭ قىزىقتۇرغان نەرسە نېمە مېنىڭچە مېنى ئەڭ قىزىقتۇرغان نەرسە بۇ يەردىكى قاتناشقان ھەر خىل ھەممە يەرلەردىن كەلگەن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان قىزىقىشى ۋە ئۇلار ھەممىسى بالىلىرىنى ئېلىپ كەپتۇ بىز ئۇلارنىڭ بالىلىرى بىلەن ئۇلار بىلەن پاراڭلىشىپ مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى كۆرسىتىپ ئۆگىتىپ ئىنتايىن ياخشى بىر پائالىيەت بولدى مېنى ئەڭ قىزىقتۇرغىنى مۇشۇ كىشىلەرنىڭكى بىزگە بولغان ياخشى تۇرۇشى ۋە قىزىقىشى سىلەر بۇ يەردىكى باشقا مۇسۇلمانلاردىن نېمىلەرنى كۈتىسىلەر مېنىڭچە بىزنىڭ كۈتىدىغىنىمىز مۇشۇ يەردىكى بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا ئۆزىمىزنى بىر تونۇشتۇرۇپ ئۆزىمىزنىڭ گۈزەل مەدەنىيىتىمىزنى كۆرسىتىش ۋە ئۇلارنىڭ قوللىشىغا ئۇلارنىڭكى بىزگە بولغان كۆڭۈل بۆلۈشىگە ئېرىشىش بىز يەنە ئادامس يەرشارى بالىلار رامىزان پائالىيىتىگە قاتناشقان ۋىرجىنىيىدە تۇرۇشلۇق ياش دىنىي زات ئەنقەر ھاجىنىمۇ زىيارەت قىلدۇق ئەنقەر ھاجى مەزكۇر پائالىيەت ئۈچۈن ئۆزى تەييارلىغان ساڭزا ۋە سامسىلارنى پائالىيەتكە قاتناشقانلارغا ھەقسىز تارقىتىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرىنى ئاممىغا تونۇشتۇرغان سالام ئەنقەر ھاجىم سىزمۇ بۈگۈنكى بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىپسىز ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن بۈگۈنكى بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىشتىكى مەقسىتىڭىزنى دەپ بەرگەن بولسىڭىز ئادەمس سېنتىر ئورۇنلاشتۇرغان مۇشۇ رامىزاننى كۈتۈۋېلىش ۋە رامىزاندىن بۇرۇن قىلىدىغان مۇشۇ پائالىيەتلىرىگە بىر ئىمام بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇ پروگراممىغا قاتناشتىم ئۇيغۇر ئانا تىل ئۇنىڭ كەينى ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئامېرىكا يۇ ئېي ئېينىڭكى ۋە ياكى بىزنىڭكى بارلىق كىچىك ئۇسسۇلچىلىرىمىز بولسۇنمۇ شۇنىڭغا بىز ھەربىرىمىز ئۆزىمىزگە خاس پائالىيەت نومۇرلار بىلەن بۇ پائالىيەتكە قاتناشتۇق ھەم شۇنداقلا ئادەمس سېنتىردا ئورۇنلاشتۇرغان بۇ پائالىيەتلەرنىڭ ھەر دۆلەتتىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ئۆزىگە ئايرىم خاس ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆرپ ئادەت تۈسىنى ئالغان بايراملىرى ئۇسسۇللىرى بۇنىڭ داقا دۇمباقلىرى يېمەكلىكلىرى ھەر ساھەلەردىن بۈگۈن بۇ مەركەزگە ئۇلاشتۇق مەن ناھايىتى خۇرسەن بولدۇم بۇ پروگراممىنى شەھرىزاد تەييارلىدى

تۆۋەندە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. تىڭلايسىلەر.
ئون ئالتىنچى فېۋرال كۈنى ئاتمىشىنچى نۆۋەتلىك ميۇنخېن خەلقئارا خەۋپسىزلىك يىغىنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى باۋارىيە سارىيىدا باشلانغان. It is my pleasure to welcome you to the second day of the Munich Security Conference and it's a. يىغىنغا ئەللىكدىن ئارتۇق دۆلەتنىڭ پرېزىدېنتلىرى، باش مىنىستىرلىرى،

جىددىي توقۇنۇشلارنى ھەل قىلىشنى تۈپ مەقسەت قىلغان بۇ يىغىنغا ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭمۇ ئىشتىراك قىلىشى دىققەتكە سازاۋەر بىر نۇقتا بولغان. How is the impact of some major power country like United States, China, we know United States. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ بۇ يىغىندا ئۇكرائىنا مەسىلىسى ۋە پەلەستىن مەسىلىسىگە ئوخشاشلا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭمۇ دۇنيا تىنچلىقىغا مۇناسىۋەتلىك جىددىي بىر مەسىلە بولغانلىقى ھەققىدە سوئاللارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يىغىن ئەھلىنىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تارتىشقا تىرىشقان. ۋە ياكى غەززە ۋە ئىسرائىل توقۇنۇشىلا ئەمەس، بۇ يەردە تېخىمۇ ئېغىر بىر خەۋپكە دۇچ كېلىۋاتقان بىر مىللەتنىڭ، بىر مەدەنىيەتنىڭ، بىر دۆلەتنىڭ، بىر رايوننىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنىمۇ، بۇ ھالقا چۈشۈپ قالغان خىتاينى سوراققا تارتىشنىڭمۇ زۆرۈرىيەت ئىكەنلىكىنى، دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن مۇھىم بولغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ پىكىرلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا ئاتتۇق. ئۇ يىغىن جەريانىدا خىتاي بىلەن بىر سەپتە تۇرۇۋاتقان سەئۇدى ئەرەبىستان، كۇۋەيت قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى بىلەنمۇ ئۇچرىشىپ، ئۇلارغا خىتاينىڭ ئىككى يۈزلىمىچىلىك سىياسەت بىلەن ئىسلام دۇنياسىنى ئالداۋاتقانلىقىنى ئاڭلاتقان. ئۇ مەزكۇر يىغىندا يەنە كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن سۆھبەتلەر ئۆتكۈزۈش پۇرسەتلىرىگە ئېرىشكەن. بۇ دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ ئىككىنچى قېتىم ميۇنخېن خەلقئارا خەۋپسىزلىك يىغىنىغا قاتنىشىشى بولۇپ، ئۇ ئالدىنقى يىلى ئۆتكۈزۈلگەن ئەللىك توققۇزىنچى نۆۋەتلىك يىغىنغا قاتنىشىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى ميۇنخېن خەلقئارا خەۋپسىزلىك يىغىنىنى تەشكىللىگۈچىلەرگە قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئەگەر دولقۇن ئەيسا ئاتمىشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنغا قاتناشتۇرۇلسا، ئۆزلىرىنىڭ بۇ يىغىنغا ۋەكىل ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن. بۇ سەۋەبتىن بۇ يىل خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئون يەتتىنچى فېۋرال نۇتۇق سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ مەزكۇر يىغىنغا قاتنىشىشىغا ئىجازەت بېرىلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ۋاڭ يى يىغىندا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر سوئاللارغا دۇچ كەلگەن بولۇپ، ئۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە ئاتالمىش شىنجاڭ مەسىلىسى خىتاينىڭ تەرەققىياتىنى توسۇش ۋە شىنجاڭنى قالايمىقان قىلىشنى مەقسەت قىلغان بىر ئۇچۇم غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ۋە مەتبۇئاتلىرىنىڭ ئويۇنى دېگەنلەرنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ يەنە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغاندا ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى ئىككى مىليون ئىدى، ھازىر كۆپىيىپ ئون ئىككى مىليونغا يەتتى، نەدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولسۇن دېگەندەك سۆزلەرنى تىلغا ئېلىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلغان. ئون يەتتىنچى فېۋرال كۈنى ميۇنخېن خەلقئارا خەۋپسىزلىك يىغىنىغا پاراللېل ھالدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش فوندى بىرلىكتە،

دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، پائالىيەتتە ئۇيغۇر تائاملىرى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتى تونۇتۇلغان ھەمدە بەزى شاھىتلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىپ، كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇر ئېلىدىكى زۇلۇمغا تارتقان. مەشرەپ ۋە ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك دېگەن تېما ئاستىدا كۆپ تەرەپلىمىلىك شەكىلدە ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن بۇ ميۇنخ بىخەتەرلىك كونفرانسىغا كەلگەن ئىنسانلارغا تەقدىم قىلدۇق. نۇرغۇنلىغان خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى ئىشتىراك قىلدى. بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ بۇرۇنقى، ھازىرقى رەھبەرلىرى ئىشتىراك قىلدى. گېرمانىيەنىڭ داڭلىق مەتبۇئاتلىرىدىن دېر شپىگېل، ۋاشىنگتون پوست، ئامېرىكىدىكى. ئوخشايدىغان مەتبۇئاتلارنىڭ خادىملىرىمۇ قاتناشتى. گوللاندىيەدىن كېلىپ بۇ يىغىندا گۇۋاھلىق بەرگەن لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھەم، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى بىلدۈرۈش ھەم ئۇيغۇرلارنىڭ يوقىلىشقا يۈز تۇتۇۋاتقان مەدەنىيەت سەنئىتىنى نامايان قىلىش بىرلەشتۈرۈلگەن بۇ پائالىيەت ئىشتىراكچىلارنىڭ قىزغىن ئالقىشلىرىغا سازاۋەر بولغان. بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان يىراق-يېقىندىن كەلگەن پارلامېنت ئەزالىرى بولسۇن، تەشكىلات پىرېزىدېنتلىرى ۋەكىللىرى بولسۇن ناھايىتى تەسىرلەنگەن ھالدا قىزىقىپ ئاڭلىدى ۋە ياخشى مەدەتلەرنى، ئىلھاملارنى بېرىپ بىزنى زور ئىلھاملاندۇردى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا ئالاقە بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى زۇمرەت ئاي ئەركىنمۇ مەزكۇر پائالىيەتنىڭ نەتىجىلىك ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ پائالىيەتكە ميۇنخېن بىخەتەرلىك كونفېرانسىغا كەلگەن نۇرغۇنلىغان ئاكتىۋىستلار، دۆلەت ئەربابلىرى كەلدى. يەنە مۇشۇ بىر قانچە ئوخشىمىغان مۇھىم ئادەملەر كېلىپ قاتنىشىپ بەردى. شۇنىڭغا بۇ پائالىيەتمۇ ناھايىتى ياخشى، ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك شەكىلدە ئاخىرلاشتى.
گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئون ئالتىنچى فېۋرالدىن ئون سەككىزىنچى فېۋرالغىچە گېرمانىيىنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ميۇنخېن خەۋپسىزلىك يىغىنى ئېچىلغان مەزكۇر يىغىنغا خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىمۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇ يىغىندا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاقلىغان ئۇ غەربتىكى بىر قىسىم سىياسىي كۈچلەرنىڭ خەلقئارادا ئۇيغۇر رايونىغا دائىر يالغانلارنى ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئۇنداقتا ۋاڭ يىنىڭ ئېيتقانلىرى قانچىلىك راست تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتە يازغان ۋاڭ يىنىڭ ميۇنخېن خەۋپسىزلىك يىغىنىدىكى تۆت يالغان سۆزى ناملىق ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئەسكەرتىش ماقالىدىكى كۆز قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
ۋاڭ يىنىڭ ميۇنخېن بىخەتەرلىك يىغىنىدىكى تۆت يالغان سۆزى ميۇنخېن بىخەتەرلىك يىغىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىلى بارلىققا كەلگەن بولۇپ ھەر يىلى فېۋرالدا گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئېچىلىدىغان خەلقئارادىكى ئەڭ مۇھىم يىغىنلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ

مەزكۇر يىغىن باشلانغان كۈندە ئۆلۈپ كېتىشى ئۇكرائىنا رۇسىيە مەسىلىسىنى قىزىق نۇقتىغا كۆتۈرگەن. ئۇنىڭدىن سىرت يىغىندا يەنە ئاۋۋالقى يىلغا ئوخشاشلا ئۇيغۇر، خوڭكوڭ، تىبەت قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ مۇھىم تېما بولغان. ئۆتكەن يىلدىكى ميونخېن بىخەتەرلىك يىغىنىغا خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى قاتنىشىپ، بىخەتەر دۇنيا بەرپا قىلىش تېمىسىدا سۆزلىگەنىدى. ئۇ ئۆز بايانلىرىدا بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ سوغۇق ئۇرۇش لوگىكىسى بىلەن خىتايغا مۇئامىلە قىلىۋاتقانلىقىنى تەنقىدلىگەن شۇنداقلا بۇ دۆلەتلەرنىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەرنىڭ ئاساسىي نىزامىغا بويسۇنۇپ سوغۇق ئۇرۇش لوگىكىسىدىن ۋاز كېچىپ خىتاينى ئەيىبلەشتىن ۋاز كېچىشكە چاقىرغان بۇ يىلقى ميۇنخېن بىخەتەرلىك يىغىنىدا ۋاڭ يى ئۆتكەن يىلدىكىدەك ئەگىتىپ يۈرمەستىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى بىۋاسىتە ئاقلىغان ئۇ بۇ ھەقتە بىر قىسىم سىياسىي كۈچلەرنىڭ خەلقئارادا شىنجاڭ مەسىلىسىگە دائىر بەك كۆپ يالغانلارنى ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقى، ئاتالمىش ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بولسا پۈتۈنلەي يالغانچىلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇ يەنە ئۇيغۇرلار نوپۇسىنىڭ خىتاي دۆلىتى قۇرۇلغان دەسلەپكى ۋاقىتتىكى ئىككى مىليوندىن ھازىرقى ئون ئىككى مىليوندىن كۆپكە يەتكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرىنىڭ ئوتتۇز ياشتىن يەتمىش بەشتە ئالتە ياشقا ئۇزارتىلغانلىقى، شىنجاڭدا ھەر بەش يۈز ئوتتۇز مۇسۇلمانغا بىردىن مەسچىت توغرا كېلىدىغان بولۇپ بۇ مەسچىتلەرنى خىتاي ھۆكۈمىتى پۇل ۋە كۈچ چىقىرىپ سېلىپ بېرىش ئاسراش ئىشلىرىنى قىلغانلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتى ناھايىتى ياخشى قوغدىلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇنداقتا بىز ۋاڭ يىنىڭ دېگەنلىرىنىڭ توغرا ياكى ئەمەسلىكىنى ئەمەلىي مىساللىرىمىز بىلەن سېلىشتۇرۇپ كۆرۈپ باقايلى بىرىنچىدىن، ۋاڭ يى ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلدىكى خىتاي ھۆكۈمەت ئىستاتىستىكىسىنى كۆزدە تۇتتى دەپ قارىساق، ئۇيغۇرلار نوپۇسىنى ئىككى مىليون دېيىشنىڭ ئۆزىلا چوڭ خاتالىق. چۈنكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى خىتاينىڭ تۇنجى قېتىملىق دۆلەتلىك نوپۇس تەكشۈرۈش ئىستاتىستىكىسىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئومۇمىي نوپۇسى تۆت مىليون سەككىز يۈز يەتمىش ئۈچ مىڭ ئالتە يۈز ئۈچ كىشى. بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلار نوپۇسى ئۈچ مىليون ئالتە يۈز قىرىق مىڭ بىر يۈز يىگىرمە بەش كىشى دەپ ئىستاتىستىكىلانغان خىتاي نوپۇسى بولسا ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئالتە پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقى قازاقلار بولسا ئون پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقى قالغان مىللەتلەر بولسا توققۇز پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقى ئىستاتىستىكىلانغان دەرۋەقە، مەسىلە ئۇيغۇرلار نوپۇسىنىڭ نۆۋەتتە ئون ئىككى مىليونغا كۆپەيگەنلىكى ئەمەس، بەلكى خىتاي نوپۇسىنىڭ قانداق قىلىپ ئىككى يۈز ئەللىك مىڭ ئەتراپىدىكى نوپۇستىن بۈگۈنكى ئون مىليوندىن ئارتۇق نوپۇسقا كۆپەيگەنلىكىدۇر. ئەمما ۋاڭ يى بۇ نۇقتىنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن نەزەردىن ساقىت قىلغان. ئىككىنچىدىن، ئۇيغۇر ئېلىدە مەسچىتلەرنىڭ سانى دەرۋەقە ۋاڭ يى تىلغا ئالغان بىلەن كۆپ پەرقلەنمىسىمۇ، ئەمما بۇ مەسچىتلەرنىڭ ھېچبىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى بىلەن سېلىنغان ياكى رېمونت قىلىنغان ئەمەس. ئازراقلا ئىزدىنىدىغان بولساق، ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەسچىتلەرنىڭ خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر ئېلىنى مۇستەملىكە قىلىشتىن ئاۋۋاللا ئوتتۇز مىڭغا يېتىدىغانلىقىنى كۆرىمىز. خىتاي تەتقىقاتچىسى لى شاۋشانىڭ شىنجاڭدىكى مەسچىتلەر سانىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە باشقۇرۇلۇش سىياسەتلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىش ناملىق دوكلاتىدا

ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەسچىتلەرنىڭ سانى ئىككى مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزغا چۈشۈپ قالغان. دېمەك، ۋاڭ يى تىلغا ئالغان ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى ۋە مەسچىت ھەققىدىكى بايانلارنىڭ پۈتۈنلەي يالغانلىقى ئېنىق. ئۈچىنچىدىن، ۋاڭ يى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرىنىڭ ئوتتۇز ياشتىن يەتمىش ئالتىدە بەش ياشقا ئۆستۈرۈلگەنلىكىنى تىلغا ئالغان. ئەمما خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى مەركىزىي ھۆكۈمىتى تور بېتىدە ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بىر دوكلاتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدىكى ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى خەلقلەردىن بىرى ئىكەنلىكىگە دائىر ئىستاتىستىكىلىق مەلۇمات بېرىلگەن مەزكۇر ئىستاتىستىكىدا خىتاينىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق مەملىكەتلىك نوپۇس تەكشۈرۈش نەتىجىسى مىسال قىلىنغان يەنى ئۇ چاغدا خىتايدا ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەش نەپەر يۈز ياشتىن يۇقىرى كىشىلەر بولۇپ بۇلارنىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش بەشى ئۇيغۇرلارنى تەشكىل قىلغان بۇ سەۋەبلىك ھەتتا خوتەن دىيارى خەلقئارا تەبىئىي تېبابەت ئىلمىي تەتقىقات مەركىزى تەرىپىدىن دۇنيادىكى ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش رايونى دەپ جاكارلانغان تۆتىنچىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ قوغدىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىشنىڭ ئۆزى چەكتىن ئاشقان نومۇسسىزلىقتۇر بىزگە مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىلى بولغان ئۇيغۇر تىلىنىڭ مائارىپتىن سىقىپ چىقىرىلغانلىقىغا خېلى يىللار بولدى ھەتتا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ياتاقلىق مەكتەپلەرگە مەجبۇرىي ئەۋەتىلىپ ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىۋېتىلىشىنىڭ ئۆزىمۇ ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىشنى بالىلاردىن باشلاشتىن ئىبارەت خىتاي ئىستراتېگىيىسىنىڭ تەلىپى بىلەن ئېلىپ بېرىلىپ كەلدى شى جىنپىننىڭ تەشەببۇسى بىلەن ئارىلاش ئولتۇراق رايونلىرىنى كۆپلەپ قۇرۇشمۇ دەرۋەقە ئۇيغۇر نوپۇسى ئەڭ كۆپ بولغان جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان ئەڭ تېز سۈرئەتتە يۈرگۈزۈلۈۋاتىدۇ ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئەرزان ئەمگەك كۈچى سۈپىتىدە توپ توپ قىلىپ ئەۋەتىلىشىنىڭ ئۆزىمۇ ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ ۋەيران قىلىنىشى ئۈچۈندۇر. ھەتتا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى خەلقئارا كوممۇنىزم خاتىرە قۇربانلىرى تەتقىقات فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنز ئېلان قىلغان نەنكاي دوكلاتىدىمۇ ئۇيغۇرلارنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە قۇم چاچقاندەك چېكىۋېتىش پەقەت ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىكەنلىكى ئېنىق خاتىرىلەنگەن. دەرۋەقە، بۇ قېتىملىق ميۇنخېن بىخەتەرلىك يىغىنىدا ۋاڭ يى تىلغا ئالغان يۇقىرىقى بىر قانچە نۇقتىدىكى بايانلارنىڭ ھەممىسى قىپقىزىل يالغانچىلىق بولسىمۇ، ۋاڭ يى بۇ يالغانچىلىقلارنى ھېچ ئۇيالماستىن خەلقئارالىق يىغىنلاردا بايان قىلدى. ئەجەبا ۋاڭ يى بۇ يالغانلىرىنىڭ ئۆز يۈزىگە تەستەك بولۇپ ئۇرۇلۇشىدىن ئازراقمۇ ئەندىشە قىلمامدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس. خىتاي ئۆز يالغانلىرىنىڭ يوشۇرۇپ بولغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىدۇ. لېكىن ئۇ يەنىلا بۇ يالغانلار بىلەن ئۆز جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا يەھۇدىيلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىشتا تەشۋىقات بىلەن داڭ چىقارغان مەشھۇر شەخس پائول يوسېف گۆببېلىس يالغان گەپ مىڭ قېتىم تەكرارلانسىمۇ ھەقىقەتكە ئايلانمايدۇ ئەمما يالغان گەپنى مىڭ قېتىم تەكرارلاپ باشقىلارنىڭ يالغاننى ئېچىپ تاشلىشىغا يول قويمىغاندا نۇرغۇن كىشىلەر بۇ يالغاننى راست دەپ ئىشىنىدۇ دېگەن دەرۋەقە خىتاينىڭ يالغانلىرىنى مىڭ قېتىم سۆزلىسىمۇ راستقا ئايلانمايدۇ ئەمما خىتاينىڭ يالغانلىرىنى راستقا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن دۇنيادىكى دۆلەتلەرنى سۈكۈت قىلدۇرۇش كېرەك خىتاي بۇنى قىلالىدىمۇ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىمىزغا قارىغاندا خىتاي شۇنداق قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ بۇنى بىز ب د ت دىكى يىغىنلاردا خىتاينىڭ يالغانلىرىغا پاس بېرىۋاتقان سۈكۈت قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئەھۋالىدىن كۆرۈپ يەتتۇق ئەمما بىزنىڭ ھەقىقەتنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمىز

تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مەرھۇمنىڭ ئىش ئىزلىرى ھەققىدە ئىشلىگەن مەخسۇس پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. تۈركىيەدە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان سودا ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللانغان ۋە تۈركىيەگە كەلگەندىن بۇيان ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئىزچىل ھالدا قوللاپ، ماددىي جەھەتتىن ياردەم قىلىپ كەلگەن تونۇلغان جامائەت ئەربابى، خەير ساخاۋەتچى، شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان ھاجى مۇھەممەد نىياز تۇرپان يۈز ئۈچ يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى. ئۇنىڭ ئەڭ مۇھىم خىزمەتلىرىدىن بىرى ئىستانبۇلنىڭ ئاتاشەھەر رايونىدىكى تۈركىستان مەھەللىسىدىن زېمىن سېتىۋېلىپ، تۈركىستان جامەسى سالدۇرۇپ ئىبادەتكە ئېچىش بولغان. شۇنىڭ بىلەن ئۇ يەردە ئۇيغۇرلار جەم بولۇپ ئولتۇراقلاشقان تۈركىستان مەھەللىسى بەرپا بولغان. ئۇ مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدىن ئىككى مىڭىنچى يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر دىيارىدىن تۈركىيەگە كەلگەن ئوقۇغۇچىلار تۇرار جايى يوق ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقسىز تۇرۇشى ئۈچۈن مېھمانخانا سالدۇرغان. مەزكۇر مېھمانخانىدىن ھازىرمۇ ئۇيغۇرلار پايدىلانماقتا. ھاجى مۇھەممەد نىياز تۇرپاننى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان تونۇيدىغان ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق باشلىقى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى بۇ توغرىلىق مەلۇمات بېرىپ، مۇنداق دېدى.
مۇھەممەتنىياز ھاجىم تۇرپان ئاكىمىز خىتاي شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋېلىشتىن بۇرۇن ئۆزى تىبەت ئارقىلىق شۇ ھىندىستانغا ھىجرەت قىلغان ۋە ھىندىستاندا بىر مۇددەت تۇغاندىن كېيىن سەئۇدى ئەرەبىستانغا كېلىپ يەرلەشكەن شۇ يەردىن كېيىن مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىزىنچى يىلى ئىستانبۇلغا كېلىپ يەرلەشكەن بۈگۈن ئاتاشەھەر ناھىيىسىگە ئىستانبۇلنىڭ ئاتاشەھەر ناھىيىسىگە باغلىق تۈركىستان مەھەللىسىدە شۇ يەردە بىر كوپېراتىپ قۇرۇپ ئۆي سېلىپ پۈتۈن ئۇيغۇرلارنى شۇ يەرگە يەرلىشىشكە سەۋەب بولغان. ئىستانبۇلغا دادىسى بىلەن يېڭى كەلگەن ۋاقتىدا تۇرار جايى بولمىغاچقا، ئۇزۇن يىل ھاجى مۇھەممەد نىياز تۇرپان سالدۇرغان مېھمانخانىدا تۇرغان ئادىليار مەقسۇت ئەپەندى تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ئۆزىنىڭ ھازىر ئىستانبۇل ئايرودرومىدا خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى، دادىسى بىلەن ئىستانبۇلغا كەلگەن ۋاقتىدا تۇرار جايى بولمىغاچقا، مۇھەممەتنىياز تۇرپان سالدۇرغان مېھمانخانىدا تۇرغانلىقىنى، ئۆزىگە ئوخشاش نۇرغۇن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلغانلىقىنى، ساخاۋەتچى، كىچىك پېئىل، ۋەتىنىنى ۋە مىللىتىنى سۆيىدىغان ئېسىل خىسلەتلىك زات ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. مۇھەممەتنىياز تۇرپان كوممۇنىست خىتاي ئۇيغۇر دىيارىغا بېسىپ كىرىشتىن بۇرۇنلا ھىندىستانغا ھىجرەت قىلغان. ھىندىستاندا بىر مەزگىل تۇرغاندىن كېيىن سەئۇدى ئەرەبىستانغا كېلىپ جايلاشقان. ھاجى مۇھەممەد نىياز تۇرپان ئائىلىسى بىلەن بىرلىكتە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىزىنچى يىلى تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىگە كېلىپ ئولتۇراقلاشقان. بۇرۇنلا ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ ئۇزۇن يىل كۆپ دۆلەتلەردە كۆچۈپ يۈرگەن مۇھەممەد نىياز تۇرپان ياشلىق چاغلىرىدىن تارتىپ ئۇيغۇر دەۋاسىغا قىزىقىپ، ئۇيغۇر دەۋاسىغا كۆڭۈل بۆلۈپ كەلگەن. ئۇ تۈركىيەنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا تۇرغان چاغلىرىدا ئىقتىسادىي جەھەتتىن قىيىن ئەھۋالدا قالغان ئۇيغۇرلارغا ماددىي جەھەتتىن ياردەم قىلغان. تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ كەلگەن. مەنبەلەردە يېزىلىشىچە، ئۇ يىللاردا ئىستانبۇلدا زور ئابرۇيغا ئىگە بولغان مەرھۇم سەلەي ھاجى ئارتۇش، مەرھۇم ئىسمائىل ھاجى خۇدابەردى ۋە ھەبىبۇللا تارىم ھاجىم قاتارلىق جامائەت ئەربابلىرى شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ، دەۋانى ئاكتىپ قوللىغان. مۇھەممەتنىياز تۇرپان ئەينى زاماندىكى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ يولباشچىلىرىدىن بىرى ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندىنىڭ يېقىن سەپدىشى، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ قۇرغۇچى ئەزاسى ئىكەن. مۇھەممەتنىياز تۇرپان مەرىپەت پەرۋەر زات بولۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلى چاغاتاي ئۇيغۇر ئەدەبىياتى توغرىسىدا مىسىرنىڭ قاھىرە شەھىرىدە نەشر قىلىنغان كىتابنى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا ئىستانبۇلدا نەشر قىلدۇرۇپ تارقاتقان. ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات مەركىزى پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. مەرھۇم مۇھەممەد نىياز تۇرپان ئەپەندى ۋەتەنپەرۋەر جامائەت ئەربابى ئىدى. تۈركىيەدە ئوقۇغان نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلارغا ماددىي جەھەتتىن ياردەم قىلغان. مەنمۇ تۈركىيەگە يېڭى كەلگەندە ئۇ كىشى بىلەن كۆرۈشكەن. ئۇ ۋاقىتتا مەرھۇم مۇھەممەد نىياز تۇرپان ئەپەندى تۈركىستان جامىسىنىڭ ئىنشائاتى ئۈچۈن ئىشلەۋاتقان ئىدى. جامائەت ئىچىدە يۇقىرى ئابرۇيلۇق بىر زات ئىدى. شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن گېنېرال مەھمۇد مۇھىتىنىڭ دىنىي ئىشلار مەسلىھەتچىسى مۇھەممەتئېمىن ئىسلامى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلى مىسىرنىڭ پايتەختى قاھىرەدە شەرقىي تۈركىستانلىق شائىر ۋە يازغۇچىلارنىڭ ئەسەرلىرىدىن تاللاپ نەشر قىلدۇرغان تۈركىستان تۈركىستان ئەدەبىياتىدىن تاللانمىلار ناملىق كىتابنى مۇھەممەتنىياز تۇرپان ئەپەندى ئىستانبۇلدا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا نەشر قىلدۇرۇپ، كۆپ ساندا ئۇيغۇرلارغا ھەقسىز تارقىتىپ بەرگەن. ئۇ مىللەتنىڭ غېمىنى يەيدىغان خەير-ساخاۋەتچى ۋە پىداكار بىر كىشى ئىدى. ياتقان جايى جەننەتتە بولسۇن، نۇر ئىچىدە ياتسۇن. ئوتتۇز يىلدىن بۇيان ھاجى مۇھەممەتنىياز تۇرپان سالدۇرغان تۈركىستان جامەسىدە ئىماملىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان مۇرات ئېرىك ئوغلى ئەپەندى onunla yukarı baha verip mundak dedi. 30 yıl beraber kaldık bir Büküstan Camii'nde. Hacı Nezamir'de hiçbir vakit cemaatten geri kalmayan, hiçbir kimseye ağır bir söz söyleme, kimseyi kırmayan, e, devamlı Doğu Türkistan'dan bahseden, orayı hiçbir zaman unutmayan.
Ben onun bilen Türkistan Camii'de 30 yıl birge oldum. ھاجى مۇھەممەتنىياز تۇرپان ئاكىمىز ھەرگىز ئىبادىتىنى ئاقساتمايدىغان، ھېچكىمنىڭ كۆڭلىنى رەنجىتمەيدىغان، شەرقىي تۈركىستاننى ئاغزىدىن چۈشۈرمەيدىغان، ئۆز ۋەتىنى ۋە مىللىتىنىڭ كېلەچىكىنى ھەر دائىم ئويلايدىغان، كىچىك پېئىل، ئىلىم ئادەملىرىگە قاتتىق ھۆرمەت قىلىدىغان بىر زات ئىدى. ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە ياردەمگە موھتاج كىشىلەرگە ياردەم قولىنى ئۇزاتتى. ئۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئىگىلىك تىكلىگەن قولىدا بار كىشى بولسىمۇ، ئاددى-ساددا ۋە كىچىك پېئىل زات ئىدى. ئۇ يەنە تولىمۇ مىللەتپەرۋەر، تەقۋا ۋە گۈزەل خىسلەتلىك بىر زات ئىدى. ئاللا ئۇنىڭ ياتقان جايىنى جەننەتتە قىلسۇن. ھاجى مۇھەممەد نىياز تۇرپان بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بىرىنچى يىل تۇرپاندا دۇنياغا كەلگەن.

مۇھەممەت نىياز تۇرپان بىر ئەسىردىن كۆپرەك سۈرگەن ھاياتى جەريانىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن زور پايدىلىق خىزمەتلەرنى قىلغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئون يەتتىنچى فېۋرال ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسى ۋە ئۇيغۇر ئانا تىل كومىتېتى قاتارلىق ئورۇنلار بىرلىكتە خەلقئارا ئانا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇرلاردا ئانا تىل سۆيگۈسى نامىدا ئەدەبىيات سەنئەت پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن ئۇلار پائالىيەتتە ھەر خىل نومۇرلار ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇر تىلىغا چەكلىمە قويۇپ ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولسىمۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئانا تىلنى قوغداش ۋە پەرزەنتلىرىگە ئۆگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ كەلمەكتە بولۇپمۇ تۈركىيەدە ئۇيغۇرلار سانىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ ئۇيغۇرلار كۆپرەك ياشاۋاتقان ئىستانبۇل ئانقارە قەيسىرى كونيا قاتارلىق شەھەر ۋە رايونلاردا ئانا تىل سىنىپى ياكى مەكتەپلەر ئېچىلىپ ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىلمەكتە نۆۋەتتە تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز پەرزەنتلىرىنى ئۇيغۇر تىلى مەدەنىيىتى ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى ۋە دىنىي ئېتىقادى بىلەن تەربىيىلەش مەسىلىسى جىددىي كۆڭۈل بۆلۈشكە ئېرىشىپ بۇ جەھەتلەردە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەر قولغا كەلدى. خەلقئارا ئانا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسى ۋە ئۇيغۇر ئانا تىل كومىتېتى، تاڭ نۇرى تەلىم تەربىيە مەركىزى ۋە سەرخىللار مائارىپى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئىككىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى ئىستانبۇل ساباھاتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ يىغىن زالىدا ئۇيغۇرلاردا ئانا تىل سۆيگۈسى نامىدا ئەدەبىيات سەنئەت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى بۇ پائالىيەتكە ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسى ۋە ئۇيغۇر ئانا تىل كومىتېتى تاڭ نۇرى تەلىم تەربىيە مەركىزى ۋە سەرخىللار مائارىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئوقۇغۇچىلىرى تەتقىقاتچىلىرى ۋە ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئاتا ئانىلار ۋەكىللىرى بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى پائالىيەتتە ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئورۇنلىشىدا ئۇيغۇر تىلى ۋە ئەدەبىياتىغا مۇناسىۋەتلىك ناخشا ئوقۇش شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش دېگەندەك

ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم پائالىيەتتە سۆز قىلىپ خەلقئارا ئانا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر تىلى كۈنىنى تەبرىكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى ۋە ئۇيغۇر تىلىغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ مۇنداق دېدى.
ئانا تىلىمىز بىزنى قوغدايدىغان، بىزنى بىر يەرگە ئەكىلىدىغان، بىزنىڭ باراۋەرلىكىمىزنى، ئىتتىپاقلىقىمىزنى قوغدايدىغان ۋە بەلگىلىك قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم مەدەنىيەت ئامىللىرىنىڭ بىرسى. دۇنيادا ئۆز ئانا تىلىنى قوغداش يولىدا نۇرغۇن كۈرەشلەر بولغان.
بىز ھەر يىلى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ۋە بۈگۈن بىر يەرگە كەلگەن تەشكىلاتلار بىلەن بىرلىشىپ كۆپ قېتىم بۇ بايرىمىمىزنى، بۇ كۈنىمىزنى قۇتلاپ كەلدۇق. ھەقىقەتەن دىن بول بولمىسا مىللەت بولمايدۇ. ئەگەر بىر تىل يوقاپ كەتسە بىر مىللەت بەلكى ياشىشى مۇمكىن، ئۇنىڭ ھەر بىر ئەزاسى، ئەمما ئۇ مىللەتنىڭ ئىسمى يوقاپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تىلىمىزنى قوغدىشىمىز، ئۇيغۇرلۇقىمىزنى قوغدىشىمىز، باشقا كۈلتۈر ئامىللىرىمىزنى قوغدىشىمىز ۋە دىنىي ئىنانچىمىزنى قوغدىشىمىز ئۈچۈنمۇ بىرىنچى شەرت، تىلىمىزنىڭ يوق بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم.
پائالىيەت باشلىنىشتىن ئىلگىرى، تاڭ نۇرى تەلىم تەربىيە مەركىزى مۇدىرى شەمسىنۇر ئۆز ئۇيغۇر خانىم سۆز قىلىپ، تاڭ نۇرى تەلىم تەربىيە مەركىزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان، ئۇيغۇر تىلىغا ئەھمىيەت بېرىپ ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنى تەربىيىلەپ كېلىۋاتقانلىقىنى ۋە بۈگۈنكى كۈندە تاڭ نۇرى تەلىم تەربىيە مەركىزى ئوقۇتقۇچىلىرى ئوقۇغۇچىلار ۋە ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاتا ئانىلىرى شۇنداقلا ئانا تىل ھىمايىچىلىرى بىلەن بىرلىكتە چوڭ بىر ئائىلىگە ئايلانغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ ئۇيغۇر ئاتا- ئانىلارغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەجدادلىرىمىزدىن بىزگە مىراس قالغان بۇ ئانا تىلىمىزنى يوقىتىپ قويماسلىقىمىز ئۈچۈن ئانا تىلىمىزنى قەدىرلەيلى، ئانا تىلىمىزغا ئىگە چىقايلى. ھەممىڭلارغا كۆپ رەھمەت.
پائالىيەتتە يەنە ئۇيغۇر سەرخىللار مائارىپى مۇدىرى دوكتور مەخمۇتجان ئۆز ئۇيغۇر مۇئەللىم سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر سەرخىللار مائارىپىنىڭ تۆت يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىگە ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۆگىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بىزنىڭكى ئانا تىلىمىز ناھايىتى چوڭ خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە چۈنكى ۋەتىنىمىزنىڭ ئەھۋالى ھەممەيلەنگە مەلۇم چەت ئەللەردە تۈركىيەدە ياۋروپادا ئامېرىكىدا چوڭ بولۇۋاتقان بالىلىرىمىز ئۆزىمىزنىڭ مىللىي مائارىپىدىن مەھرۇم بولغان ھالەتتە چوڭ بولماقتا. لېكىن بىز مۇشۇنداق ئانا تىلنى خۇددى چۈمۈلىنىڭكى سۇغا، يەنى ئاتەشكە سۇ توشىغان مىسالى مىللىي مائارىپىمىزنى مۇشۇ چەت ئەللەردە ئۆزىمىزنىڭ قولىمىزدىن كەلگەنچە مۇشۇ يەردە چوڭ بولۇۋاتقان ئەقىللىق بالىلىرىمىزغا ئۆزىنىڭ تىلىنى، مەدەنىيىتىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغان شەكىلدە قىلىشقا قولىمىزدىن كەلگەنچە كۈچەشكە تىرىشىۋاتىمىز. سەرخىللار مائارىپىنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى مۇشۇ ئانا تىلىغا ناھايىتى ئانا ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىگە، ئانا تىلىغا سادىق بولغان، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياخشى كەلەچەكتە ئۆزىنىڭ مىللىتىگە تۆھپە قوشالايدىغان سەرخىل ئىنسانلاردىن بولاپ يېتىشتۈرۈپ چىقىشنى مەقسەت قىلىمىز. يىغىندا يەنە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى تارمىقىدىكى ئانا تىل كومىتېتىنىڭ مۇدىرى دوكتور راھىلە قەشقەرلى خانىم سۆز قىلىپ،

شۋېتسارىيىنىڭ لۇگانو شەھىرىدە ئون سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى خىتايغا كەسكىن نەزەر دېگەن تېمىدا چوڭ تىپتىكى بىر ھەپتىلىك بىرلەشمە پائالىيەت ئېلىپ بېرىلغان بۇ پائالىيەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى ئاساس قىلىنغان رەسىم كۆرگەزمىسى ئۇيۇشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقان تۆۋەندە شىۋېتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچى بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. شىۋېتسارىيەنىڭ ئىتالىيانلار جايلاشقان شتاتى تېسسىننىڭ لۇگانو شەھىرىدە ئون سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى خىتايغا كەسكىن نەزەر دېگەن تېمىدا چوڭ تىپتىكى بىر ھەپتىلىك بىرلەشمە پائالىيەت باشلاندى. بۇ پائالىيەتنىڭ تۇنجى كۈنى يەنى ئون سەككىزىنچى فېۋرال دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن تەييارلانغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى ئاساس قىلىنغان رەسىم كۆرگەزمىسى، فىلىم كۆرگەزمىسى كۆرسىتىلدى ھەمدە تۇتقۇندىكى ئەدىب ۋاھىتجان ئوسماننىڭ قىزى ئايقانات بىلەن كۈيئوغلى ئۆتكۈرنىڭ قاتنىشىشىدا مەدەنىيەت، سەنئەت پائالىيەتلىرى ۋە ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تېما قىلىنغان مۇتەخەسسىس مۇتەخەسسىسلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىنىڭ مەخسۇس لېكسىيە سۆزلەش پائالىيەتلىرىمۇ ئېلىپ بېرىلدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن نەق مەيداندا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئەندىلى قاراخانلى ئەپەندى بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ تەشكىللىنىشىنىڭ ئىتاليان رايونلىرىدا ئۇيغۇر ئېلى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇرۇشنىڭ ئاساسلىق مەقسەت قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. خىتايغا كەسكىن نەزەر. يەنى بۇ ئىسمىدىن مەلۇم بولغىنىدەك، شۋېتسارىيە خەلقىنى خىتايغا دىققەت قىلىشقا چاقىرىش ۋە خىتاينىڭ ھىيلە مىكىرلىرىنى ئېچىپ بېرىش. پائالىيىتىمىزنىڭ تەشۋىقات جەھەتتىكى ھەمكارلاشقۇچىلىرى شۋېتسارىيە رادىئو تېلېۋىزىيەسى ۋە يەرلىك رادىئولا، ئۇنىڭدىن باشقا زىمىستان قىش تورى بولدى. ئۇلار بۇ تەشۋىقات قىسمىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان بولدى. ئالدىغا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى بىلەن تىبەت بايرىقى ئېسىلغان ئاسىلو چىيانى مەدەنىيەت مەركىزىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇ پائالىيەتتە چوڭ سالونغا جازا لاگېرى شاھىتلىرىنىڭ بايانى سۈنئىي ھەمراھ خەرىتىسى بىناكارلار ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ قاتنىشىشى بىلەن سىزىلغان شىنجاڭنىڭ جازا لاگېرىنى تەكشۈرۈش ۋە ئۇنىڭ قۇرۇلمىسى دېگەن تېمىدىكى غۇلجىدىكى بىر جازا لاگېرىنىڭ ئون نەچچە مېتىرلىق رەسىمى قويۇلغانىدى بۇ رەسىمدە جازا لاگېرىدىكى قىيىن-قىستاق كۈندىلىك ھايات ۋە ئىشلەپچىقىرىش جەريانى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن شۇنداقلا سالوننى چۆرىدەپ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى تىزىلغانىدى بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە ساھىبخانلىق قىلغان لۇگانودىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەقپىنىڭ باشلىقى باشلىقى گابرىيېللا گيورى خانىم بۇ پائالىيەتنى تەشكىللەشنىڭ مەقسىتى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ شۇنداق دەيدۇ. بىزنىڭ مەقسىتىمىز بۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىغا بولغان تونۇشىنى ئۆستۈرۈش ۋە خىتاينىڭ ھازىرغىچە داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر قاتارلىق مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشنى بىلدۈرۈش، مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى بولغان خىتاينىڭ ئەرزان تاۋارلىرىنىڭ ئەسلى كېلىش مەنبەسىنى ئېچىپ بېرىش، بىزنىڭ بۇ يەردىكىلەر ئۇيغۇرلارنى بىلسىمۇ، ئەمما نۇرغۇنلىرى بىۋاسىتە ئۇچرىشىپ باقمىغان، بىز بۇ پائالىيەت ئارقىلىق بۇ يەردىكى ئىنسانلارنى. ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭ دەلىللىرى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچراشتۇرۇپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرماقچى بولدۇق. بۇ قېتىم پائالىيەت يەنە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى رەسىم كۆرگەزمىسى ئۆيى، تىبەت ئۆيى، تەيۋەن خوڭكوڭ ئۆيىدىن باشقا يەنە جازا لاگېرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ باشتىن كەچۈرىدىغان قىيىن قىستاق، مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىك چۈشەندۈرۈشى تەسۋىرلەنگەن فىلىم سالونىمۇ تەسىس قىلىنغان. چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتتە چوڭ ئېكراندا لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىقنىڭ بايانلىرى ۋە چەت ئەل ئاخباراتلىرىدىكى لاگېرلار تەسۋىرلەنگەن خەۋەر، شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى، چۈشەندۈرۈشلىرى بىلەن ئىشلەنگەن يىگىرمە بەش مىنۇتلۇق مەخسۇس سىن فىلىمى قويۇلدى. كۆرۈرمەنلەر بىلەن لىق تولغان فىلىم سالونىدا يۈزلىگەن شۋېتسارىيەلىكلەر ۋە مۇتەخەسسىسلەر بۇ فىلىمدىكى كۆرۈنۈشلەردىن سۈكۈناتقا چۆمگەنىدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى تەشكىللىگۈچىلەردىن بىرى شۋېتسارىيەلىك ئادۋوكات، سابىق ھەربىي ئوفىتسېر، زيۇرىخ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە سانكىت گاللېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا تىجارەت ھوقۇقى تەتقىقاتى مۇتەخەسسىسى پروفېسسور پاۋلو بېرناسكونى ئەپەندىمۇ نەق مەيداندا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى.
Warum diese große Veranstaltung in Lugano? Groß, weil es dauert eine Woche.
ئۇ مۇنداق دېدى، نېمە ئۈچۈن بىز بۇ قېتىمقى چوڭ تىپتىكى پائالىيەتنى لۇگانودا ئېلىپ بارماقچى بولدۇق؟ چۈنكى بۇ يەردىكى ئادەملەر ئويلايدۇكى، خىتاي بىزدىن بەكمۇ يىراقتا، بىزگە نېمە بولماقچى؟ ئەمما بۇ خاتا. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى شىۋېتسارىيە ئۈچۈنمۇ ئوخشاشلا چوڭ تەھلىكە. بىز بۇنى شىۋېتسارىيە خەلقىگىمۇ بىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ئىسپانىيەنىڭ بارسېلونا شەھىرىدىن كەلگەن داڭلىق مۇزىكانت ۋە رەسسام پاۋ نوبىئالونىڭ ھازىرغىچە خىتاينىڭ باستۇرۇشىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئۆزىنى كۆيدۈرۈۋالغان بىر يۈز قىرىق بىر تىبەتلىكنىڭ رەسىمىنى ئاساس قىلغان جىمجىتلىق تەرتىپتىكى ئوت تېمىسىدىكى مەخسۇس رەسىم كۆرگەزمىسىمۇ بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ قىزىق نۇقتىلىرىدىن بىرى ئىدى. پاۋ نوبيولا ئەپەندىمۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ يالغۇز تىبەتلىكلەرلا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرى ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. My name is Pau Nubiola and I am from Barcelona, Spain. ئۇ مەن قىلىۋاتقان بۇ ئىشلىرىم ئارقىلىق ئىسپانىيەدە ۋە دۇنيانىڭ پەرقلىق يەرلىرىدە ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرنى دۇنياغا تونۇتۇش، شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىنى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پاش قىلىش دەيدۇ. بۇ قېتىمقى پائالىيەت ئون سەككىزىنچى فېۋرالدىن يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرالغىچە داۋام قىلىدىغان بولۇپ، بۇ پائالىيەتكە لۇگانو كىشىلىك ھوقۇق ۋەخپىسى ساھىبخانلىق قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى، شىۋېتسارىيە تىبەت دوستلۇق.